ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ອົດສະຕຣາລີຈະເສີມສ້າງຖານທັບຕ່າງໆຂຶ້ນ ບັດນີ້ Scott Morrison ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາລີເປີດເຜີຍນະໂຍບາຍ ມູນຄ່າຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາເພື່ອປັບປຸງຖານທັບຕ່າງໆ ທີ່ດາວິ ນໃນລັດ Northern Territory ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແຕ່ທ່ານປະຕິເສດວ່າເຫດການດັ່ງກ່າວນັ້ນບໍ່ເປັນສັນຍານອັນໜຶ່ງເຖິງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີມູນຄ່າເຖິງ 747 ລ້ານໂດລາ ທີ່ຈະຖືກນຳໄປຈັ ບຈ່າຍສຳລັບຖານການຝຶກຫັດຝຶກຊ້ອມຕ່າງໆ ທີ່ຈະຖືກສາມາດນຳໃຊ້ໂດຍສະພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ດັ່ງສະຫະລັດອາເມລິກາເປັນຕົ້ນ Scott Morrison ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາລີກຳລັງຕຽ ມກອງທັບອົດສະຕຣາລີຢູ່ເພື່ອ War Game ຄືການຝຶກຊ້ອມຝຶກຫັດທະຫານຕ່າງໆ ທີ່ຈະເລີ່ມຂຶ້ນ

ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາລີໄປຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວເບິ່ງຄ້າຍທະຫານ Robertson Barracks ທີ່ຢູ່ໃນລັດ Northern Territory ໂດຍໃຫ້ວີ່ແວວກ່ຽວກັບການປັບປຸງສະຖານທີ່ຕ່າງໆຂອງກອງທັບອົດສະຕຣ າລີ ເຊັ່ນ ປັບປຸງຖານທັບ 4 ແຫ່ງ ເພື່ອພັດທະນາການຕ່າງໆນານາ ສຳລັບການຝຶກຊ້ອມສຶກສົງຄາມ ຄື War Game ກັບກຳລັງຂອງກອງທັບສະຫະລັດອາເມລິກາ

Uh, we support increased support for our Australian Defence Force.
ການຈັບຈ່າຍເງິນຄຳນັ້ນບໍ່ເປັນສິ່ງໃໝ່ອີ່ຫຍັງ ແລະ ພວກທ່ານສະໜັບສະໜູນການຈັບຈ່າຍເງິນຄຳນັ້ນ ແຕ່ຕ້ອງຍຸຕິການປະກາດມັນຢູ່ເລື້ອຍໆ ໃນເມື່ອກ່ອນ ຄືໃນຂ່າວປີ 2019 ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີປະກາດຈັບ ຈ່າຍເງິນຄຳ 500 ລ້ານໂດລາແລ້ວ Mike Pezzullo ເລຂາທິການກິດຈະການພາຍໃນ ຄື Home Affairs ໃຫ້ໂອວາດໃນວັນ Anzac Day ວ່າ It was a, it was a lament uh, and the PM repeated this yesterday for peace. ພວກເຮົາຕ້ອງຮ່ຳຮຽນ ແລະ ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນຜູ້ເສຍຄ່າການພະຍາຍາມປ້ອງກັນພວກເຮົາ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ ຍ້ອນການທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນພົ່ງຂຶ້ນມາກມ າຍ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເຕີບໂຕຂຶ້ນຫຼາຍ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຫຼາຍຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ສຳລັບການຮວມເອົາປະ ເທດຈີນໄຕ້ຫວັນເຂົ້າເປັນພື້ນແຜ່ນດິນດຽວກັນກັບປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ການທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາລີພັດທະນາຖານທັບທະຫານຕ່າງໆ ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີນັ້ນຂຶ້ນ ກໍຖືກແນມເບິ່ງໂ ດຍພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ສະຫາຍ ວັງເວນບິນ ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ບອກເຕືອນໂດຍແປແປນອອກມາວ່າ

ເມື່ອຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນອື່ນກິນຢູກຢາສຳລັບການປິ່ນປົວການເຈັບໂຊຂອງຕົນ ພວກສະຫາຍຫວັງວ່າປະເທດອົດສະຕຣາລີຈະມອງເບິ່ງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ການພັດທະນາການຂອງປະເທດຈີນ ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ໂດຍວິທີທາງທີ່ມີຈຸດປະສົງ ແລະ ມີເຫດມີຜົນ ວ່າຊັ້ນ